ປະຊາຊົນໃນລັດລຸຍເຊຍນາ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ທາງພາກໃຕ້ຂອງສະຫະລັດ ແມ່ນກຳລັງປະເມີນຄ່າຄວາມເສຍຫາຍຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ຫຼັງຈາກເກີດໄພນ້ຳຖ້ວມຄັ້ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນປະຫວັດສາດ ເມື່ອສອງສາມວັນທີ່ຜ່ ານມາ ເຮັດໃຫ້ມີປະຊາຊົນເສຍຊີວິດ ແລະ ເຮືອນຊານໄດ້ເປເພ ຫຼື ຖືກທຳລາຍຫຼາຍກວ່າ 40,000 ຫຼັງ ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັບມືກັບເຫດການສຸກເສີນ ຂອງລັດຖະບານກາງ ພວກກູ້ໄພ ແລະ ອາສາສະໝັກ ໄດ້ລົງພື້ນທີ່ໃນ ເຂດປະສົບໄພພິບັດດັ່ງກ່າວມາໄດ້ສອງສາມມື້ແລ້ວ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າບໍ່ມີໃຜຍັງຕົກຄ້າງຢູ່ໃນບ້ານຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ລັດລຸຍເຊຍນາ ຫາກໍຈະກັບຄືນສູ່ສະພາບປົກກະຕິຈາກໄພນ້ຳຖ້ວມທີ່ນະຄອນນິວອໍລີ ນສ໌ ໂດຍລົມພາຍຸເຮີຣິເຄນ ຄາທຣີນາ ປະມານ 10 ກວ່າປີຜ່ານມາ ເທື່ອນີ້ເມືອງບາຕອງຣູຊ ແມ່ນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໜັກທີ່ສຸດ ນັກຂ່າວ ສະລາຕິກາ ໂຮກ ມີລາຍງານເພີ່ມຕື່ມ ເຊິ່ງພຸດທະສອນຈະນຳລາຍລະອຽດມ າສະເໜີທ່ານ ປະຊາຊົນທີ່ອາໄສຢູ່ໃນພາກໃຕ້ຂອງລັດລຸຍເຊຍນາ ບໍ່ສາມາດຈື່ໄດ້ວ່າໄພນ້ຳຖ້ວມເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນຂົງເຂດດັ່ງກ່າວໃນຕອນໃດ ແຕ່ຢ່າງໜ້ອຍທີ່ສຸດກໍເຄີຍເກີດຂຶ້ນເປັນເວລາທີ່ດົນນານມາແລ້ວ Well I've lived here all my life and I've never seen water this high ທ່ານ ແຄລວິນ ໂຈນສ໌ ນັກວິຊາການດ້ານອຸທົກກະສາດຈາກອົງການສຳຫຼວດທໍລະນີສາດກ່າວວ່າ ຄືວ່າຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ອາໄສຢູ່ບ່ອນນີ້ມາຕະຫຼອດຊີວິດຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້ າກໍບໍ່ເຄີຍເຫັນນ້ຳສູງຂະໜາດນີ້ມາກ່ອນ ໄພນ້ຳຖ້ວມທີ່ບໍ່ໄດ້ມີການຄາດຄິດມາກ່ອນ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນຫຼາຍຄົນບໍ່ມີບ່ອນຢູ່ອາໄສ ທ້າວອອບ ຜູ້ອາໄສຢູ່ໃນລັດລຸຍເຊຍນາກ່າວວ່າ ພວກເຮົາໄດ້ສູນເສຍທຸກ ຢ່າງທີ່ພວກເຮົາມີ ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກເສຍໃຈຫຼາຍ ພວກເຮົາອອກມາໄດ້ຢ່າງປອດໄພ ແລະ ໝູ່ຂອງພວກເຮົາທຸກຄົນແມ່ນປອດໄພ ດັ່ງນັ້ນມັນແມ່ນສິ່ງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ ສ່ວນຜູ້ຍິງທີ່ຢູ່ເທິງເຮືອກ່າວວ່າ ທຸກຢ່າງທີ່ຂ້ າພະເຈົ້າມີ ມັນຫາຍໄປໝົດແລ້ວ ໝົດທຸກຢ່າງເລີຍ ແລະ ຜູ້ຊາຍທີ່ຢືນຢູ່ໃນນ້ຳກ່າວວ່າ ມັນຄືຈຸດຈົບຂອງຊີວິດຂອງເຈົ້າ ຈຸດຈົບຂອງໂລກເຮົາ ແລະ ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນໃໝ່ອີກແນວນັ້ນ ພວກເຮົາໄດ້ເຮັດ ວຽກຢ່າງໜັກເພື່ອມັນ ຫົວໜ້າຂອງຊຸມຊົນແມ່ນກຳລັງສົ່ງຂໍ້ຄວາມແຫ່ງຄວາມຫວັງ ແລະ ການເຮັດໃຫ້ໝັ້ນໃຈອີກຄັ້ງ ເຊິ່ງບາງເທື່ອມັນກໍຍາກທີ່ຈະຫ້າມນ້ຳຕາໄວ້ໄດ້ We'll come back
just gonna be a long road ທ່ານ ເຈຣາດ ແລນດຣີ ຜູ້ປົກຄອງເມືອງເດນແຮມ ສປຣິງສ໌ ລັດລຸຍເຊຍນາ ກ່າວວ່າ ພວກເຮົາຈະກັບຄືນມາອີກ ມັນພຽງແຕ່ຈະເປັນຫົນທາງທີ່ຍາວໄກເທົ່ານັ້ນ ທ້າວ ເຈມສ໌ ເລນ ຮູ້ວ່າມັນຈະເປັນຫົນ ທາງອັນຍາວໄກສຳລັບການຟື້ນຟູ ລາວໄດ້ຍ້າຍເຂົ້າມາໃນຊຸມຊົນຊໍເຣນໂຕ ຕັ້ງຢູ່ໃນພາກໃຕ້ຂອງເມືອງບາຕອງຣູຊ ຫຼັງຈາກໄດ້ສູນເສຍເຮືອນຂອງລາວຍ້ອນພາຍຸເຮີຣິເຄນ ຄາທຣີນາ ໃນປີ 2005 We actually lost everything in Katrina came here and 10 years later lost everything again ທ້າວ ເຈມສ໌ ເລນ ກ່າວວ່າ ພວກເຮົາໂດຍແທ້ຈິງແລ້ວໄດ້ສູນເສຍໝົດທຸກຢ່າງຍ້ອນພາຍຸເຮີຣິເຄນ ຄາທຣີນາ ພວກເຮົາໄດ້ຍ້າຍມາຢູ່ນີ້ ແລະ 10 ປີຕໍ່ມາ ພວກເຮົາກໍສູນເສຍໝົດທຸກຢ່າງອີກຄັ້ງໜຶ່ງ ນັ່ ງກັບວ່າພວກເຮົາກຽມພ້ອມທີ່ຈະກັບຄືນໄປບ່ອນທີ່ພວກເຮົາໄດ້ເດີນທາງມາກ່ອນພາຍຸຄາທຣີນາຈະເກີດຂຶ້ນນັ້ນ ປະຊາຊົນຫຼາຍກວ່າ 30,000 ຄົນໄດ້ຖືກຊ່ວຍເຫຼືອນັບຕັ້ງແຕ່ວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາ ແມ່ນກະທັ້ງທີ່ມີຄວາ ມພະຍາຍາມໃນການກູ້ໄພຍັງສືບຕໍ່ຢູ່ ນ້ຳໄດ້ເລີ່ມທີ່ຈະຫຼຸດລົງແລ້ວ ເຮັດໃຫ້ສາມາດນຳສົ່ງອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງບັນເທົາທຸກໄປໃນບາງຂົງເຂດ ເສັ້ນທາງດ່ວນລະຫວ່າງລັດຫຼາຍກວ່າ 100 ສາຍ ແລະ ຖະໜົນພາ ຍໃນທ້ອງຖິ່ນຫຼາຍແຫ່ງຍັງຄົງຖືກປິດຢູ່ ໃນວັນພຸດທີ່ຜ່ານມານີ້ ປະທານາທິບໍດີ ບາຣັກ ໂອບາມາ ໄດ້ອະນຸມັດກອງທຶນສຸກເສີນຂອງລັດຖະບານກາງ ສຳລັບຂົງເຂດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຮຸນແຮງທີ່ສຸດ ປະຊາຊົນຫຼ າຍກວ່າ 70,000 ຄົນ ໄດ້ລົງທະບຽນຂໍການຊ່ວຍເຫຼືອສ່ວນບຸກຄົນ ພາຍໃຕ້ຄຳປະກາດຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດລັດຖະບານກາງ ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ອາໄສຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ທຸລະກິດຕ່າງໆທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ສ່ວນໃຫຍ່ບໍ່ໄດ້ມີປ ະກັນໄພກ່ຽວກັບນ້ຳຖ້ວມ ການບໍລິຈາກເງິນໄດ້ເລີ່ມທີ່ຈະຫຼັ່ງໄຫຼເຂົ້າມາໃນທ້ອງຖິ່ນ ໃນຂະນະທີ່ນັກຮ້ອງເພງປັອບຄົນໜຶ່ງທີ່ສ້າງລາຍໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດຂອງອາເມລິກາ ນາງ Taylor Swift ໄດ້ບໍລິຈາກເງິນ 1 ລ້ານໂດລາ ໃຫ້ແກ່ການບັນເທົາທຸກໄພນ້ຳຖ້ວມຂອງລັດລຸຍເຊຍນາ ລັດດັ່ງກ່າວ ຕອນນີ້ໄດ້ປະເຊີນໜ້າກັບສິ່ງທ້າທາຍໄລຍະຍາວ ກ່ຽວກັບການຫາທີ່ຢູ່ອາໄສໃຫ້ກັບປະຊາຊົນທີ່ບໍ່ມີບ່ອນຢູ່ຫຼາຍພັນຄົນ ພຸດທະສອນ ດວງພູ ມີ VOA